ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ທິມ ຟິເຊີ ໝົດອາຍຸແລ້ວໃນຂັ້ນອາຍຸ 73 ປີ ຍ້ອນມະເຮັງເລືອດລູຄີເມຍ ທ່ານເຄີຍເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ຄືຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈອນ ຮາວເວີດ ທ່ານກໍເປັນຜູ້ນຳຂ ອງພັກ National Party ອົດສະຕຣາເລຍດ້ວຍ ທ່ານຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນນັກການເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ມີຄົນມັກຊອບຢ່າງແທ້ຈິງ ທ່ານເປັນຄົນຊົນນະບົດ ທັງກໍເປັນທະຫານອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຮັບໃຊ້ລາຊະການໃນເ ສິກສົງຄາມຫວຽດນາມໃນປະເທດຫວຽດນາມໃຕ້ ແລ້ວກໍກັບຄືນສູ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂດຍປອດໄພທຸກປະການ ຕໍ່ຈາກນີ້ ກໍກ້າວເຂົ້າສູ່ການເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ຈົນໄດ້ເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ ທິມ ຟິດເຊີ ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 20 ປີ ເມື່ອທ່ານຖືກກັກເກນເປັນທະຫານບົກອົດສະຕຣາເລຍ ແລ້ວ ຖືກສົ່ງໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມໃຕ້ ການໄປປະຈຳການທະຫານອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ໃນປະ ເທດຫວຽດນາມໃຕ້ນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ທ່ານຮຽກມັນວ່າເປັນການຈາກໄປຢ່າງຍືດຍາວ ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຕົກຕະລຶງຍ້ອນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືໂອກາດນີ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ທ່ານ Happy Christmas ທ່ານຮຽນຮູ້ການເປັນຜູ້ ນຳ ແລະ ຄວາມສຳພັດໃນດ້ານການທູດ ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານປະຈຳການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານໃນເສິກສົງຄາມຫວຽດນາມ ເມື່ອກັບມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ທ່ານເອົາອາຊີບນັກການເມືອງເປັນວຽກ ງານຢ່າງຍືດຍາວດົນນານ ທ່ານເອົາຈິງເອົາຈັງກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນໃນຊົນນະບົດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານຖືກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າສູ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນລັດ New South Wales ອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ໄດ້ເປັນຜູ້ແທນລາຊ ະດອນສະພາອົດສະຕຣາເລຍໃນປີ 1984 ໃນທ່ານເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກ National Party ອົດສະຕຣາເລຍແຫ່ງຊາດ ທ່ານກໍກັບກາຍເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄືຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈອນ ຮາວເວີດ ທັງກໍເປັນຜູ້ຕາງໜ້ານາ ຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 16 ຄັ້ງດ້ວຍ ປະຫວັດການເມືອງຂອງທ່ານ ທິມ ຟິດເຊີ ແມ່ນຍືດຍາວ ທ່ານເວົ້າວ່າ And as we are all Australians I'm quite sure for my part let me speak ຕາມທີ່ພວກເຮົາທັງໝົດເປັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ທ່ານແນ່ໃຈເ ຕີບວ່າຊິ້ນສ່ວນຂອງທ່ານ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະຖືກຈູງທາງໂດຍຄວາມມັກຊອບຂອງຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ການເປັນທະຫານຂອງທ່ານເລື້ອຍໆໄປແຊກແຊງການເມືອງຂອງທ່ານ ໂດຍສະເພ າະກ່ຽວກັບແນວຄິດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາຄວນກະທຳເສິກສົງຄາມໃນປະເທດອີຣັກຫຼືບໍ່ ທ່ານ ທິມ ຟິດເຊີ ເວົ້າວ່າ

ຄວາມພະຍາຍາມໃນດ້ານການທູດເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າມັນໄດ້ຜົນ ເມື່ອນັ້ນມັນບໍ່ຄວນມີການກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກຳລັງທະຫານ ທິມ ຟິດເຊີ ເປັນຄະນະລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນປີ 1997 ເຊັ່ນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການປົ່ນຄວັນ ຍ້ອນນິດໄສໃຈຄໍອັນແຂງກ້າ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດສະຫຼຽວຂອງທ່ານ ທ່ານເລີຍເປັນຄົນທີ່ມີນິດໄສທີ່ມີສີສັນຢູ່ໃນສະພາຜູ້ ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ອັນທີ່ໂດ່ງດັງທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງ ແມ່ນທີ່ທ່ານເຂົ້າຂ້າງ ຈອນ ຮາວເວີດ ໃນການປົດອາວຸດອັນຮ້າຍແຮງຈາກປະຊາຊົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍການຊື້ເອົາປືນພັນນາໄມ ໂອໂຕມາຕິກ ເຊມີໂອໂຕມາຕິກ ແລະ pump action ຈາກຜູ້ທີ່ມີສິດຖືປືນ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ແຜ່ຜາຍ ແລະ ຊີ້ແຈງນະໂຍບາຍການຊື້ປືນຈາກປະຊາຊົນນັ້ນແກ່ປວງຊົນຊົນນະບົດອົດສະຕຣາເລຍ ນີ້ເປັນວຽກງານທີ່ຍາກຊາ ພ ວກຄົນໃນຊົນນະບົດອົດສະຕຣາເລຍຖືປືນ ທ່ານຖືວ່າ

ອອກມາປະກາດລ້າງມືອອກໄປຈາກການເມືອງທັງສິ້ນ ໂດຍອ້າງວ່າແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນສ່ວນຕົວ ແລະ ເຫດຜົນໃນດ້ານການເມືອງ ໃນລາຍການ Australian Story ຂອງ ABC ຂອງຂ່າວປີ 2018 ທ່ານເປີດເຜີຍວ່າລູກຊາຍຂອງທ່າ ນຖືກກວດເຫັນເປັນ Autism ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ It was shattering, it was disappointing, it was challenging and initially ມັນລົບກວນຈິດໃຈ ມັນເຮັດໃຫ້ເສຍອົກເສຍໃຈ ມັນເປັນການທ້າທາຍ ໃນຕອນຕົ້ນທ່ານດັນບໍ່ຮັບຮູ້ເອົາມັນ ທ່ານມີຄວາມຊົງຈຳດີຫຼາຍ ແລະ ເກັ່ງກັ ບເລກ ທ່ານກັບກາຍເປັນຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄົນພິການ ທ່ານເຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກ

ຢູ່ວົງນອກທີ່ປາສະຈາກຈາກການເມືອງ ທ່ານ ທິມ ຟິດເຊີ ແຊຄວາມມັກຊອບລົດໄຟກັບອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານຈັດລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງສາມຮວດ ຂຽນປຶ້ມສອງສາມຫົວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສາລະຄະດີທີວີ ຕ່າງໆມາກມາຍ ໃນປີ 2018 ທິມ ຟິດເຊີ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບວ່າທ່ານເປັນມະເຮັງ ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ທ່ານດີຈາກມະເຮັງເທິງສາມອັນມາກ່ອນແລ້ວ ການເປັນມະເຮັງນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນທີ່ທ່ານຖືກສານເຄມີທີ່ໃຊ້ຂ້າກົ ກໄມ້ກົກຕອກໃນເສິກສົງຄາມຫວຽດນາມ ຄື Agent Orange ໃນຄາວທີ່ທ່ານປະຈຳການຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມໃຕ້ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ທີວີ 10 ວ່າ Enjoy every day with the family enjoy every day ທ່ານສົມຊື່ນກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານໃນທຸກມື້ທຸກວັນ ທ່ານພາກພູມ ໃຈກັບທຸກໆມື້ທຸກວັນ ເພາະທຸກມື້ທຸກວັນເປັນມື້ເພີ່ມ ໃນເດືອນ 5 ສາກົນປີນີ້ເອງ ຫໍວັດຖຸບູຮານອັນໜຶ່ງຖືກເປີດຂຶ້ນເພື່ອລະນຶກເຖິງຊີວິດຂອງທ່ານ Tim Fischer ຫໍສະໝຸດດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງທ່ານ ຄື Lockhart ໃນລັດ New South Wales ປະເທດອົສຕຣາເລຍ ບັດນີ້ປະຫວັດຂອງທ່ານ Tim Fischer ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນພົງສາວະດານອົສຕຣາເລຍແລ້ວ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ